ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ແຜນການ NBN ໃໝ່ຖືກຕີຕຽນ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຫຼາຍລ້ານຄົນ ຈະສາມາດມີອິນເຕີເນັດຄວາມໄວຫຼາຍໄດ້ ພາຍໃຕ້ແຜນການໃໝ່ຂອງລັດຖະບານອອ ສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະປັບປຸງ NBN ຂຶ້ນໃໝ່ ຄື National Broadband Network ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍກຳລັງຖືກວິພາກວິຈານ ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ປ່ຽນອອກຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງກ່ອນນີ້ກ່ຽວກັບ NBN ຄືຫັນອອກຈາກລະບົບການໃຊ້ NBN ທີ່ໃຊ້ສາຍທອ ງແດງ ພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍກ່ອນນີ້ ສະເໜີໃຫ້ໃຊ້ລະບົບສາຍໃຍແກ້ວ Optic Fibers ສຳລັບອິນເຕີເນັດໃນປະເທດນີ້ ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄາວດົນນານກວ່າ 10 ປີມາແລ້ວ NBN ຄວາມໄວສູງຈະກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຈະເປັນຈິງ ຂຶ້ນ ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍໄດ້ ຍ້ອນທີ່ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍປະກາດປັບປຸງ NBN ຂຶ້ນ ມູນຄ່າ 4,500 ລ້ານໂດລາ ລັດຖະບານ Scott Morrison ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ NBN ນັ້ນຈະມີຄວາມໄວເຖິງ 1 Gigabyte ຕໍ່ 1 ວິນາທີ ຄືສຳລັບຄົວເຮືອນຕ່ າງໆ 75 ເປີເຊັນ ແລະ ທຸລະກິດການຄ້າພາຍໃນປີ 2023 ພາຍໃຕ້ NBN ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ໃຊ້ສາຍທອງແດງ ແມ່ນວ່າ ຕົວຢ່າງ ບ້ານເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງບໍ່ມີ NBN ອັນໃຊ້ສາຍທອງແດງ ມີແຕ່ NBN ແນວອື່ນທີ່ມາບໍ່ຮອດບໍ່ເ ຖິງບ້ານຂ້າພະເຈົ້າ ເພາະກະແສຂອງມັນທີ່ມາຈາກແອນເຕນາອັນໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໃນທະເລ ຕຳກົກໄມ້ກົກຕອກ ເພາະບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ສູງກວ່າຫຼັກແອນເຕນາໃນທະເລນັ້ນ ນີ້ພາໃຫ້ຕ້ອງຈຳຕ້ອງໃຊ້ ອິນເຕີເນັດລະບົບດາວທຽມ ແຕ່ນີ້ຊ້ຳຜັດວ່າຊ້າກວ່າຂອງອິນເຕີເນັດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຢູ່ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ຄື Netspace ອິນເຕີເນັດລະບົບດາວທຽມນັ້ນຊ້າກວ່າອິນເຕີເນັດຂອງ Netspace ເຖິງ 1 ວິນາທີ ແລະ ແພງກວ່າດ້ວຍ ອັນເປັ ນສິ່ງທີ່ນຳພາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ລະບົບອິນເຕີເນັດຂອງ Netspace ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ກະທັ່ງທີ່ວ່າມັນບໍ່ໄວທັນໃຈໃນທັນທີທັນໃດໄດ້ກໍຕາມແຕ່ ບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄຸ້ມໜຶ່ງຂອງນະຄອນ Melbourne ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່າ ນເອີຍ Paul Fletcher ລັດຖະມົນຕີໂທລະນາຄົມອອສເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ NBN ໃໝ່ນັ້ນຈະຖືກສົ່ງເສີມຂຶ້ນໂດຍ Optic Fiber ເຂົ້າເຖິງບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນຖືກຕີຕຽນວິພາກວິຈານປະນາມໂຈມຕີຈາກພັກເລເບີອອສ ເຕຣເລຍ ພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍສະເໜີໃຫ້ໃຊ້ລະບົບ Optic Fiber ອັນຄ້າຍໆຄຶງຄຽງກັນນັ້ນ ໃນປີ 2009 ພຸ້ນ ພາຍໃຕ້ແຜນການເດີມຂອງພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍນັ້ນ ລະບົບ NBN ໂດຍໃຊ້ Optic Fiber ຈະເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງທຸກຄົວ ເຮືອນ ແຕ່ພັກ Liberal ປະສົມ National Party ອອສເຕຣເລຍເລືອກເອົາລະບົບອິນເຕີເນັດອື່ນ ໂດຍອ້າງວ່າມັນມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໄວກວ່າ Michelle Rowland ໂຄສົກໂທລະນາຄົມພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ອອສ ເຕຣເລຍຖືກຕົວະຫຼອກໂດຍນະໂຍບາຍຂອງພັກປະສົມນັ້ນ Kevin Rudd ທີ່ໃນສະໄໝກ່ອນນີ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທີ່ສະເໜີແຜນການສາຍ Optic Fibre ເວົ້າວ່າ ແຕ່ໃດໆມາ ຄົນໃນອອສເຕຣເລຍຄວນມີລະບົບ ສາຍ Optic Fiber ໂດຍການຊີ້ແຈງຕໍ່ ABC ເຄວິນ ຣັດ ເວົ້າວ່າ ທາງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ຄວນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມດີຫຍັງຈາກນະໂຍບາຍນັ້ນ ເພາະມັນສິ້ນເປືອງເງິນຄຳມາກມາຍ ໃນຖານສູນເສຍໂອ ກາດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍເປັນການລົບກວນລະບົບການກໍ່ສ້າງ ຜູ້ກວດກາແຫ່ງຊາດຄວນມອງເບິ່ງເລື່ອງນີ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ການຕິຕຽນຕ່າງໆ ເວົ້າວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຈະແພງຂຶ້ນ ທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຈະເປັນ ຜູ້ເສຍຄ່າ ສາດສະດາຈານ Mark Gregory ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີອາ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບການປັບປຸງຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນ ຈະເຮັ ດໃຫ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມນັ້ນ ແພງຂຶ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າຄົນທີ່ສາມາດເສຍຄ່າລະບົບໃໝ່ນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຜົນດີ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ມັນມີຜູ້ທີ່ຈະບໍ່ມີເງິນມີຄຳທີ່ຈະໃຊ້ມັນໄດ້ ລັດຖະ ບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ໂຄງການນັ້ນຈະໃຫ້ກິດຈະການ Optic Fibre ແກ່ຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ຊົດຊ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ Caleb Bright ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍເປັນພິເສດ ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອັນໜຶ່ ງຢູ່ໃນຊົນນະບົດລັດ New South Wales ທ່ານ Bright ຢູ່ທີ່ເມືອງ Yass New South Wales ເວົ້າວ່າ ຂົງເຂດ Yass ປະສົບການກັບໂທລະຄົມມະນາຄົມອັນຕ່ຳຕ້ອຍ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ໃນເວລານີ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດໄກຫ່າງ ຕ້ອງການໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ດີກວ່າ ກວ່າເມື່ອໃດໆ ເພາະຫຼາຍຄົນເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຍ້ອນໂຄວິດ-19 SBS Radio Lao